25-5-2020 ອັບເດດໃໝ່ ນຳເບີ 12 ມີຢູ່ວ່າ ວີ່ແວວຂອງໂຄວິດ-19 ມີຫຍັງແດ່ ອີງຕາມເວັບໄຊຕ໌ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ວີ່ແວວໂຄໂຣນາໄວຣັສສາມາດແຕກຕ່າງກັນຈາກການເຈັບໂຊເບົາໆໄປເຖິງການເປັນປອດ ບວມ ວີ່ແວວຂອງໂຄວິດ-19 ຄືກັນກັບຂອງໄຂ້ຫວັດນ້ອຍຕ່າງໆ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ຄີງຮ້ອນ ວີ່ແວວອາການຫັນໃຈ ໄອ ເຈັບຄໍ ຫັນໃຈສັ້ນ ວີ່ແວວອື່ນໆມີເຊັ່ນ ເປັນນ້ຳມູກໄຫຼ ເຈັບຫົວ ເຈັບປວດກ້າມເນື້ອ ແລະ ຂໍ້ ເຂັນ ເປັນວິນ ຖອກທ້ອງ ຮາກ ບໍ່ຮູ້ສຶກນຳກິ່ນ ລົດຊາດປ່ຽນແປງ ສູນເສຍການຢາກອາຫານ ແລະ ອິດເມື່ອຍ